ລັດວິກຕໍເຣຍປະກາດລັອກດາວ 30 ມື້ ໃສ່ຫຼາຍເຂດແດນຂອງລັດວິກຕໍເຣຍແລ້ວບັດນີ້ ລັອກດາວນັ້ນຈະສັກສິດຂຶ້ນໃນທ່ຽງຄືນ ຂອງວັນພຸດທີ 1 ກໍລະກະດາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຂດທີ່ຖືກລັອກດາວມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຕາມລະ ຫັດໄປສະນີ 3012 3021 3032 3038 3042 3046 3047 3055 ແລະ 3064 ໃນເຂດທັງໝົດນີ້ນັ້ນ ມີດ້ວຍກັນທັງໝົດ 36 ຄຸ້ມຂອງນະຄອນແມລເບີນ ລັອກດາວນັ້ນແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານນອກເຮືອນ ຍົກເວັ້ນໄປການ ໄປຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ໄປຫາໄປໃຫ້ ດ້ານແພດດ້ານສຸຂະພາບ ໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ແລະ ໄປອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ຖືກຕ້ອງຫ້າມໄວ້ນັ້ນ ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຈຳກັດເຄັ່ງຄັດ ນອກນັ້ນຍົນໂດຍສານບາງຢ່າງກໍມາລົງໃນ ແມລເບີນບໍ່ໄດ້